ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປີດເຜີຍວ່າ ປະຊາຊົນລາວຖືກກະທົບໜັກທີ່ສຸດ ຈາກບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ນັບແຕ່ໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນເຖິງປັ ດຈຸບັນນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ໄດ້ປັບຕົວສູງ ເກີນກວ່າ 190 ເປີເຊັນແລ້ວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກໍລະກົດ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການປັບຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕ່ຳ ຈາກ 1 ລ້ານ 3 ແສ ນກີບ ຂຶ້ນເປັນ 1 ລ້ານ 6 ແສນກີບຕໍ່ເດືອນກໍຕາມ ຫາກແຕ່ດ້ວຍຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າເງິນກີບ ຕົກຕ່ຳລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດີມ ເກີນກວ່າ 80 ເປີເຊັນນັ້ນ ເອງ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະດັບລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນລາວອີກດ້ວຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ເງິນດອນລາສະຫະລັດ ກໍຄືສຳລັບປະຊ າຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ 28. 97 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2,022 ດອນລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນ ໃນປີ 2022 ນັ້ນ ກໍຈະຄິດເປັນພຽງແຕ່ 1,469 ດອນລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນເທົ່ານັ້ນ ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍລົດລົງເກີນກວ່າ 27 ເປີເຊັນ ທຽບ ໃສ່ປີ 2022 ພ້ອມກັນນີ້ ກໍຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເປົ້າໝາຍການລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊັ່ນ ແຂວງອຸດົມໄຊນັ້ນ ກໍ ຄືແຂວງໜຶ່ງ ທີ່ມີສັດສ່ວນປະຊາກອນຍາກຈົນຫຼາຍທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສ້າງບ້ານພົ້ນທຸກໄດ້ 247 ບ້ານ ກວມເອົາ 52.78 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ ມີຄອບຄົວພົ້ນທຸກ 37,907 ຄອ ບຄົວ ສ້າງບ້ານພັດທະນາໄດ້ 58 ບ້ານ ກວມເອົາ 12.39 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນບ້ານ ແລະ ສ້າງຄອບຄົວພັດທະນາໄດ້ 27,228 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 43.39 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດ ສ່ວນການສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນ ຄ້າ ໃນໄລຍະກ່ອນການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 154,000 ກວ່າຄົວເຮືອນ ຫຼຸດພົ້ນຈາກບັນຫາຍາກຈົນ ຄິດເປັນ 97 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນນີ້ ມີກາ ນຜະລິດສິນຄ້າ 1 ເມືອງ 1 ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ໂອດອບ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 250 ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ຈາກການລະບາດພະຍາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງຈະຕ້ອງດຳເນີນການຟື້ນຟູ ເພື່ອໃຫ້ກັບຄືນ ສູ່ສະພາວະປະກະຕິໃຫ້ໄດ້ ຊຶ່ງກໍເຊັ່ນດຽວກັນກັບຈຸນລະວິສາຫະກິດຫຼາຍກວ່າ 200,000 ລາຍໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ບັນຫາກໍຄືລັດຖະບານລາວບໍ່ມີເງິນທຶນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນບັນ ຫາຍາກຈົນແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບຮອງຄອບຄົວສາມັກຄີ ຈຳນວນ 1,037,539 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 77 ສ່ວນຮ້ອຍ ບ້ານສາມັກຄີປອງດອງ ຈຳນວນ 6,605 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 79 ສ່ວນຮ້ ອຍ ເມືອງສາມັກຄີປອງດອງໄດ້ 26 ເມືອງ ເທົ່າກັບ 17.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ມີ 3 ກອງທຶນຄື ກອງທຶນສາມັກຄີພັດທະນາ ມີ 9 ກອງທຶນ ກອງທຶນພັດທະນາຂັ້ນບ້ານ ມີ 402 ກອງທຶນ ແລະ ກອງທຶນສາມັກຄີແນວລາວສ້າງຊາດ ສ່ວ ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການພັດທະນາລາວໃຫ້ເປັນຜູ້ສົ່ງອອກໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ຂອງອາຊຽນ ພາຍໃນປີ 2030 ນັ້ນ ຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິ ສັດຕ່າງຊາດ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນລາວ ຄືຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບ ທັງການຖືກເວນຄືນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ການຖືກຍົກຍ້າຍຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສເດີມ ໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນໃໝ່ ແລະ ການໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍ ແລະ ຄ່າທົດແທນຕ່າງ ໆ ທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ເປັນຕົ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມໃຫ້ລົງທຶນສ້າງເຂື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ອີກຕໍ່ໄປ ຫາກແຕ່ຄວນທີ່ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໂຄງການ ທີ່ສາມາດສ້າງອາຊີບ ແລະ ລາຍໄດ້ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA